ມື້ນີ້ຂໍນຳສະເໜີເລື່ອງລາວທີ່ໄດ້ຟັງມາຈາກແມ່ຕູ້ຄຳລຸນ ບ້ານນາອ່າງ ເມືອງເຟືອງ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນແມ່ຕູ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ສາທຸ ໄດ້ວິຊາທຳມາຫາກິນ ແລະກໍເອີ້ນວ່າເປັນຄົນມັກຮັກໃນການເ ລົ່ານິທານນີ້ກະຍ້ອນແມ່ຕູ້ແຫຼະ ແຕ່ວ່າລີລາການເລົ່າຂອງແມ່ຕູ້ຫັ້ນນະ ໂອ ຄັກຫຼາຍອີ່ຫຼີໃດ ສາມາດດຶງດູດຈິດໃຈຂອງເຮົາເດັກນ້ອຍ ແລະກະຜູ້ໃຫຍ່ໄດ້ດີເລີຍ ແມ່ຕູ້ຈະເລົ່າເປັນລັກສະນະຂອງຄຳກອນ ເປັນ ຄຳຜະຫຍາ ເກາະກ່າຍກັນມ່ວນຫຼາຍອີ່ຫຼີ ແຕ່ວ່າມາຮອດລຸ້ນຂອງຕົນເອງແລ້ວນີ້ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເລົ່າແບບແມ່ຕູ້ໄດ້ເລີຍ ພຽງແຕ່ຈື່ລີລາ ແລະກະຈື່ບາງເລື່ອງທີ່ແມ່ຕູ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຄ່ອຍບອກວ່າເປັ ນທີ່ມາອີກຄັ້ງໜຶ່ງ ທີ່ຢາກຈະບອກທຸກຄົນວ່າ ຢາກຈະເລົ່າເລື່ອງທີ່ແມ່ຕູ້ຂອງຕົນເອງເລົ່າ ເລື່ອງຂອງແມ່ຕູ້ຂ້າງເຮືອນ ເລື່ອງຂອງພໍ່ລຸງບ້ານໃຕ້ບ້ານເໜືອ ໃຫ້ທຸກຄົນຫັ້ນໄດ້ຟັງນຳກັນ ຍ້ອນວ່າມັນແມ່ນຄຸນຄ່າ ທາງວັນນະຄະດີຂອງພື້ນບ້ານຂອງຄົນລາວ ທີ່ມີລັກສະນະການເລົ່າເລື່ອງທີ່ເປັນເອກະລັກສະເພາະຂອງຕົນເອງ ມັນຊິມະລຸດສຸດສວຍໄປ ຄັນຫາກວ່າພວກເຮົາບໍ່ພາກັນເລົ່າ ບໍ່ພາກັນສືບທອດ ສະນັ້ນນີ້ຄືເ ຈດຕະນາຫຼັກໆຂອງທາງຊ່ອງນີ້ ຝາກໃຫ້ທຸກຄົນຕິດຕາມແດ່ ເລື່ອງລາວທີ່ຈະເລົ່າມື້ນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ ຮືມ ບໍ່ຢາກຕັດສິນເທື່ອເນາະວ່າເປັນເລື່ອງຫຍັງຈັ່ງໃດ ໃຫ້ທຸກຄົນຫັ້ນຟັງຕັ້ງແຕ່ EP 1 ໄປຈົນສຸດທ້າຍກໍແລ້ວ ກັນ ແລະກະຍັງບໍ່ແນ່ໃຈອີກວ່າຈະສາມາດແບ່ງອອກເປັນຈັກ EP ເພາະວ່າຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະຍາວຫຼາຍສຳລັບນິທານເລື່ອງນີ້ ແລະບັດສຸດທ້າຍແລ້ວຈັ່ງຄ່ອຍມາສະຫຼຸບນຳກັນເນາະ ວ່າສາເຫດຂອງໂສກອະນ າດຕະກຳທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເລື່ອງນີ້ມັນມາຈັ່ງໃດ ແລະເຮົາຄວນຈະແກ້ໄຂຫຍັງຈັ່ງໃດ ເລື່ອງຂອງອີ່ບູກັບອີ່ພັນ ຫາກວ່າຜູ້ໃດທີ່ວ່າເຄີຍໄດ້ຟັງ ສາມາດເພີ່ມຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້ເດີ້ ເພາະວ່າຕົນເອງກໍຟັງມາຕັ້ງແຕ່ ຍັງນ້ອຍໆ ກະມີບາງຕອນອາດຈະລືມ ບາງຕອນອາດຈະເລົ່າບໍ່ຖືກ ບາງຕອນອາດຈະໄປສະຫຼັບກັບເລື່ອງອີ່ຫຼ້າກັບອີ່ລຸນ ມື້ນີ້ຂໍເລີ່ມຕົ້ນ EP 1 ຂອງເລື່ອງອີ່ບູອີ່ພັນ ໃນບ້ານທີ່ຊື່ວ່າ ກຳພ້າກຳພອຍ ເລື່ອງລາວທີ່ເກີ ດຂຶ້ນກັບຄອບຄົວ ຜົວເມຍຄູ່ໜຶ່ງທີ່ມີລູກສາວສອງຄົນ ເອື້ອຍຫັ້ນຊື່ວ່າອີ່ບູ ແລະນ້ອງສາວຊື່ວ່າອີ່ພັນ ເຊິ່ງກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈວ່າ ຄອບຄົວນີ້ເປັນຫຍັງຄືຮັກລູກບໍ່ເທົ່າກັນ ເວລາທີ່ໄປຫາກິນ ຜູ້ເປັນພໍ່ກັບຜູ້ເປັນແມ່ກໍຈະພາ ກັນໄປຫາກິນ ໂດຍທີ່ປະໃຫ້ລູກທັງສອງຄົນນັ້ນຢູ່ເຮືອນ ເຮັດວຽກເຮືອນວຽກຊານຫັ້ນລະ ບັດນີ້ ຍາມນັ້ນມັນກໍເປັນຍາມທີ່ແລ້ງ ຫ້ວຍໜອງຄອງບຶງມັນກໍແຫ້ງ ຜັກໝີ່ຊີຊອມ ຫຼືວ່າເຫັດຂອນໜໍ່ໄມ້ຫຍັງຕ່າງໆ ຊິກໍຫາ ຍາກ ມີແຕ່ບວກອ່ອຍຢະນ້ອຍດຽວ ຜູ້ເປັນຜົວກັບຜູ້ເປັນເມຍຫັ້ນກໍພາກັນລົງໄປຫາກົບຫາປາຫັ້ນລະ ຂ້ອງທີ່ເອົາໄປຫັ້ນກໍເປັນຂ້ອງໂປດ ຮູ້ຈັກບໍ່ຂ້ອງໂປດນະ ຄຳວ່າໂປດກໍຄືຄຳວ່າຂາດ ເນາະ ອັນນີ້ຄືສັບຂອງ ພາສາລາວເດີ ຂ້ອງໂປດ ແລ້ວຜູ້ເປັນຜົວກໍໃຊ້ສຸ່ມຫັ້ນສັກໄປ ສັກໄປນຳໜອງທີ່ແຫ້ງໆຫັ້ນລະ ມີນ້ຳເອາະເຍາະດຽວໜຶ່ງ ແລ້ວກໍມີກົບໂຕໜຶ່ງ ທີ່ວ່າສັກຍາມໃດກໍໄດ້ຕະຫຼອດ ເປັນກົບໂຕໃຫຍ່ເຕີບໃດ໋ ຜູ້ເປັນຜົວກໍ ດີໃຈ ສັກແລ້ວກໍເອົາໃຫ້ເມຍປ່ອນໃສ່ຂ້ອງ ຂ້ອງກໍຍັງວ່າມັນເປັນຂ້ອງໂປດ ເວລາປ່ອນກົບເຂົ້າໄປ ກົບມັນກໍໂດດອອກມາຄືເກົ່າ ຜົວກະສັກໄປກະໄດ້ກົບອີກ ກໍຍື່ນໃຫ້ເມຍ ເມຍກໍປ່ອນໃສ່ຂ້ອງໂປດຫັ້ນອີກຄືເ ກົ່າ ກົບກໍໂດດອອກອີກຄືເກົ່າ ຫຼາຍເທື່ອຕໍ່ຫຼາຍທີ ກະຈົນວ່າເມື່ອຍ ຕາເວັນຄ້ອຍຄ່ຳ ຜູ້ເປັນຜົວກໍວ່າ ໄປເມືອເທາະ ມື້ນີ້ເຮົາໄດ້ກົບຫຼາຍໂຕລະ ຜູ້ເປັນເມຍກໍຍັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອວ່າກົບຢູ່ໃນຂ້ອງນັ້ນ ມັນໂດດອອກຈາກ ບ່ອນທີ່ມັນໂປດຫັ້ນໄປຫຼາຍລະ ໄປໝົດລະລະເນາະ ເຫຼືອກົບໂຕດຽວໂຄໂລ ບໍ່ຮູ້ວ່າກົບໂຕນີ້ເປັນກຳເປັນເວນຫຍັງກັບຄອບຄົວນີ້ຫຼືບໍ່ ພໍໄປຮອດເຮືອນແລ້ວ ບາດນີ້ເນາະ ຜູ້ເປັນຜົວກະໄປອາບນ້ຳອາບທ່າ ຜູ້ເ ປັນເມຍກະແຕ່ງຢູ່ແຕ່ງກິນ ແລະ ໜຶ້ງເຂົ້າເປົ່າໄຟຕາມວິທີຂອງແມ່ບ້ານແມ່ເຮືອນ ໄດ້ກົບມາບໍ່ຮູ້ຊິເຮັດຫຍັງດີ ຜູ້ເປັນຜົວຮ້ອງສັ່ງມາໃສ່ວ່າ ຢາກກິນປີ້ງກົບເດີ ວ່າຊັ້ນ ອ້າວ ປີ້ງກະປີ້ງຊັ້ນນະ ເມຍວ່າ ປີ້ງແລ້ວຫ ອມຫ່ອຍໆ ປີ້ງກົບໂຕດຽວ ຄົນ 4 ຄົນ ຜູ້ເປັນເມຍດ້ວຍຄວາມທີ່ວ່າຮັກລູກຮັກຜົວຫຼາຍ ລາວກໍເລີຍວ່າບໍ່ກິນກົບນັ້ນນະເນາະ ຫ້າງພາເຂົ້າໃຫ້ຜູ້ເປັນຜົວກັບຜູ້ເປັນລູກລະ ກະເລີຍບອກວ່າ ອ້າຍເອີຍ ອັນ ໃຫ້ເຈົ້າກັ ບລູກພາກັນກິນສາເດີ ຂ້ອຍລະກິນແປດຫີບແລ້ວ ໃຫ້ພວກເຈົ້າກິນສາເດີ ຜູ້ເປັນຜົວກໍໄດ້ຍິນແຕ່ຊ່ຳນັ້ນ ແລະ ພໍອອກມາຫາພາເຂົ້າ ເຫັນກົບໂຕດຽວໂຄໂລຢູ່ເທິງຈານກັບຕິບເຂົ້າ ຄຶດໃຈຮ້າຍ ຄຶດຄຽດໃຫ້ເມຍ ກູຫາກົບເໝີດມື້ ໄດ້ບັກຫຼາຍໆໂຕ ມັນປີ້ງໃຫ້ກູກິນໂຕດຽວໂຄໂລນີ້ໃດ໋ ແລ້ວມັນກິນຕັ້ງວ່າ 8 ຫີບ ເຫຼືອໃຈ ດ້ວຍຄວາມໂມໂຫຫິວ ຜູ້ເປັນຜົວຍ່າງດຸ່ມໆໆໆໄປເຮືອນຄົວ ຈັບໄດ້ຂວານເຫຼັ້ມໃຫຍ່ ສັບໄປໃສ່ໜ້າຜາກຂ ອງຜູ້ເປັນເມຍ ບໍ່ທັນໄດ້ຈາ ບໍ່ທັນໄດ້ກ່າວ ຜູ້ເປັນເມຍຮ້ອງເຈັບປວດທຸລົນທຸລາຍ ແລ່ນເລີແລ່ນເລີດເຂົ້າໄປໃນປ່າເລິກດົງໜາ ບໍ່ມີຜູ້ໃດນຳຫາໄດ້ ລູກສາວທັງສອງຄົນໄຫ້ ແມ່ເອີຍ ແມ່ເອີຍ ແມ່ໄປໃສເອີຍ ພໍ່ເ ອີຍ ເປັນຫຍັງພໍ່ຄືເຮັດແນວນີ້ກັບແມ່ ແມ່ພວກລູກໄປໃສແລ້ວບາດນີ້ ແມ່ກະໜີເຂົ້າໄປໃນປ່າ ຜູ້ເປັນພໍ່ກໍຍັງຄົງໃຈຮ້າຍຢູ່ ຍັງຄົງໂມໂຫຢູ່ ແລ້ວກໍພານຮ້າຍລູກ ເຫັນນາງພັນໜ້າຕາຄືແມ່ກໍຊັງໆ ມຶງນີ້ລູກແມ່ ກູນີ້ຊັງ ມຶງແຮງ ກູນີ້ຮັກແຕ່ອີ່ບູຮັກເອື້ອຍ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນັ້ນມາ ສອງເອື້ອຍນ້ອງກໍເລີຍວ່າກາຍເປັນກຳພ້າຂາດແມ່ໄປ ແມ່ຜູ້ທີ່ຖືກຂວານສັບໜ້າຜາກ ແລ່ນເລີເຂົ້າໄປໃນປ່າ ບໍ່ຮູ້ຊະຕາກຳວ່າຈັກເປັນຕາຍຮ້າຍດີ ຈັກຊິຕ າຍຈັກຊິຍັງ ເຫຼືອແຕ່ສອງເອື້ອຍນ້ອງທີ່ວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຊ່ວຍພໍ່ ບາດນີ້ດ້ວຍຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ດ້ວຍຄວາມຊັງທີ່ບໍ່ເທົ່າກັນ ຜູ້ເປັນພໍ່ເວລາຊິໄປໃສກໍຈະສັ່ງລູກທັງສອງໄວ້ ເອົ້າ ມື້ນີ້ພໍ່ຊິໃຫ້ລູກທັງສ ອງຄົນນີ້ໄປຕັດຟືນເດີ້ ຜູ້ໃດຕັກໄດ້ເຕັມແອ່ງກ່ອນລະ ອີ່ພໍ່ຊິຮັກຜູ້ນັ້ນຫຼາຍກວ່າ ເວົ້າແບບນີ້ຄືເປັນການແຂ່ງຂັນໃຫ້ກັບລູກ ຍາດແຍ່ງເອົາຄວາມຮັກຈາກພໍ່ ແຕ່ຜູ້ເປັນພໍ່ເອົາພ້າຄົມໆງາມໆຫັ້ນໃຫ້ເອື້ອຍບູ ສ່ວນ ວ່ານ້ອງສາວພັນພັດໄດ້ພ້າປູ້ໆ ພ້າຂີ້ໝ້ຽງ ໃຫ້ໄປຟັນຟືນ ໄປ ນາງຜູ້ເປັນເອື້ອຍໄດ້ພ້າງາມກໍຟັນປຶດໆ ຟັນບໍ່ໄດ້ລຳໄລປານໃດລະ ຟັນພໍແຕ່ຂາດ ໄດ້ອອຍໜຶ່ງລະກໍແບກມາເຮືອນແລ້ວລະເດ້ ນອນຫຼິ້ນສະບາຍ ສ່ວ ນວ່ານາງພັນ ບາດນີ້ຜູ້ເປັນນ້ອງ ນັ່ງໄຫ້ຢູ່ໃນປ່າຫັ້ນແຫຼະ ແມ່ເອີຍ ແມ່ ແມ່ຢູ່ໃສເດ ລູກຄິດຮອດແມ່ຫຼາຍເດ ຄັນແມ່ຢູ່ລູກຄືຊິບໍ່ລຳບາກແບບນີ້ ໄຫ້ຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນແຫຼະ ຍ້ອນຫຍັງລາວຈັ່ງຄ່ອຍໄຫ້ວະ ບໍ່ໄດ້ແມ່ນວ່າໄປຫາ ຟືນລະມັນລຳບາກໃດ໋ ແຕ່ລາວຮູ້ສຶກວ່າລາວຫັ້ນນະ ຢາກໄດ້ຄວາມຮັກຄວາມອົບອຸ່ນ ລາວຢາກໄດ້ອ້ອມກອດຂອງແມ່ລາວ ເວລາລາວໃຊ້ພ້າຂີ້ໝ້ຽງຟັນຟືນ ລາວຟັນຟືນບໍ່ໄດ້ແມ່ນແຕ່ດົ້ນດຽວ ລາວຄຶດຫຼາຍ ຢ້າ ນກັບເມືອເຮືອນລະຊິຖືກພໍ່ຮ້າຍພໍ່ດ່າ ຊິຖືກພໍ່ບໍ່ຮັກ ຄຶດຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນລະ ຄຶດຢູ່ນັ້ນລະ ກະເລີຍໄຫ້ຢູ່ຕະຫຼອດເລີຍ ຟັນບາດໃດກະປະລຶດ ຟັນບາດໃດກໍປະລຶດ ຈົນວ່າຟົ້ງໃສ່ມື ກໍຈົນວ່າເຈັບປວດມືຈົນໂພງ ສຸດທ້າຍແລ້ວ ກໍມີໂຕອົ້ນ ໂຕອົ້ນຫັ້ນນະ ອອກມາຫາ ລະກໍຖາມວ່າ ນາງເອີຍ ແມ່ນເຈົ້າໄຫ້ຫຍັງເດ ແມ່ນເຈົ້າເສົ້າໂສກຫຍັງເດ ນາງກໍເລີຍເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ ອ້າຍອົ້ນເອີຍ ນ້ອງຫັ້ນນາ ຢ້ານວ່າເມືອເຮືອນແລ້ວຊິຖືກພໍ່ຮ້າຍ ຢ້ານ ຖືກພໍ່ບໍ່ຮັກ ເພາະນ້ອງຟັນຟືນບໍ່ໄດ້ ລະບູລາວເມືອເຮືອນແລ້ວ ແລ້ວນ້ອງນີ້ນາ ຄັນຫາກວ່າຟັນຟືນບໍ່ໄດ້ ນ້ອງຄືຊິບໍ່ໄດ້ເມືອເຮືອນແຫຼະ ອ້າຍເອີຍ ລາວກໍໄຫ້ຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນ ມາແລ້ວອົ້ນກໍເລີຍບອກວ່າ ໂອ ບໍ່ຕ້ອງເສຍໃ ຈດອກນາງເອີຍ ອ້າຍຊິຊ່ວຍເຈົ້າເອງເດີ້ ມາແລ້ວໂຕອົ້ນກໍກັດຟືນກ້ຽງງາມ ພຽງຈິດເລີຍ ກັດຈົນວ່າໄດ້ເຕັມຫາບໃຫຍ່ ນາງກໍແບກຟືນເມືອເຮືອນ ຫຼາຍລົບຫຼາຍຕ່າວ ຈົນເຕັມພື້ນເຕັມເຍຍໄດ້ ບາດນີ້ ພໍຮອດ ເວລາທີ່ພໍ່ໃກ້ຈະກັບມາຮອດເຮືອນ ນາງພັນລາວກໍເມື່ອຍຫຼາຍ ສຸດຊິຫາບຟືນຫຼາຍຖ້ຽວກັບເມືອເຮືອນຫັ້ນ ລາວກໍເມື່ອຍ ລາວກໍໄດ້ພັກຜ່ອນ ສ່ວນວ່ານາງບູຜູ້ເປັນເອື້ອຍຜູ້ທີ່ເມືອກ່ອນແລ້ວ ເຫັນຟືນຂອງນ້ອງ ງາມຫຼາຍ ກໍເລີຍອ້າງໂຕກັບພໍ່ວ່າ ເອີຍ ອີ່ພໍ່ມາແລ້ວ ອີ່ພໍ່ມາແລ້ວ ອີ່ພໍ່ເອີຍ ມື້ນີ້ນະ ລູກເຮັດວຽກເມື່ອຍໆ ອີ່ພໍ່ເບິ່ງແມ ຟືນຂອງລູກນະຕັດງາມແທ້ງາມວ່າ ບັດເບິ່ງຟືນຂອງອີ່ພັນແມ ໄດ້ໜ້ອຍດຽວໜຶ່ງ ບໍ່ງາມອີກ ເບິ່ ງມັນໄປນອນຂີ້ຄ້ານຢູ່ຫັ້ນລະເດ້ ຜູ້ເປັນພໍ່ເຫັນແບບນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ຖາມເຫດຖາມຜົນ ຫຼືຖາມຫາຄວາມເປັນຈິງ ກໍຮ້າຍອີ່ພັນຢ່າງໃຫຍ່ ນີ້ແຫຼະ ມຶງຫັ້ນເປັນລູກແມ່ມຶງຫັ້ນນະ ຕັ້ງຂີ້ຄ້ານ ຕັ້ງເຫັນແກ່ໂຕ ພໍ່ບໍ່ຮັກມັນ ກະເ ວົ້າຈັ່ງຊີ້ແລ້ວ ບາດນີ້ເນາະ ນາງພັນກະໄດ້ແຕ່ເສຍໃຈຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ຈັ່ງຊັ້ນ ເກັບຄວາມເສຍໃຈໄວ້ຢູ່ຜູ້ດຽວ ແລະກະຫວັງວ່າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ໂຕເອງຈະເຮັດທຸກວິທີທາງເພື່ອໃຫ້ພໍ່ນັ້ນໄດ້ຮັກໂຕເອງ ໃນມື້ຕໍ່ມາອີກ ພໍ່ ກ່ອນທີ່ຈະອອກໄປຫາກິນກໍສັ່ງລູກສາວທັງສອງອີກວ່າ ເອົ້າ ມື້ນີ້ໃຫ້ພວກສູທັງສອງຫັ້ນ ໄປຕັກນ້ຳໃຫ້ມັນເຕັມແອ່ງເດີ ຜູ້ໃດຕັກໄດ້ເຕັມແອ່ງກ່ອນ ອີ່ພໍ່ກໍຊິຮັກຜູ້ນັ້ນຫຼາຍກ່ອນ ເວົ້າແບບນີ້ອີກລະ ເວົ້າແບບນີ້ແລ້ວ ຜູ້ເປັນພໍ່ຊະພັດວ່າເອົາຄຸງາມໆ ຄຸໃໝ່ໆ ຕາບຂີ້ຊີດີດັກໃຫ້ກັບນາງບູ່ ສ່ວນວ່ານາງພັນເອົາຄຸໂປດໃຫ້ ໄປຕັກຍາມໃດກະບໍ່ເຕັມ ຕັກຍາມໃດກະບໍ່ໄດ້ ປ່ອນກະປ່ອມລົງນ້ຳສ້າງໄປ ກະຂຶ້ນມາກະໄດ້ນ້ຳນຳເມັດສ ອງເມັດ ມັນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຕັມຄຸໄດ້ ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຫາບມາໃສ່ແອ່ງໃຫ້ເຕັມໄດ້ ສ່ວນວ່ານາງບູ່ຜູ້ໄດ້ຄຸງາມຄຸໃໝ່ ລາວກໍຂ້ຽວຕັກຂ້ຽວໄປແລ້ວເນາະ ບຶບປຸບປັບ ຕັກບໍ່ເຕັມແອ່ງຊ້ຳ ກັບແລ່ນຫຼິ້ນເສີຍ ບັດນີ້ນາ ງພັນກໍໄດ້ແຕ່ນັ່ງຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ແຄມນ້ຳສ້າງອີກແລ້ວ ໄຫ້ ແມ່ເອີຍ ແມ່ໄປໃສເດ ອີ່ແມ່ເປັນຕາຍຮ້າຍດີແນວໃດເດ ຄັນຫາກວ່າແມ່ຢູ່ກັບລູກ ລູກຄືຊິບໍ່ທຸກທໍລະມານແບບນີ້ ແມ່ເອີຍ ກັບມາຫາລູກສາເຖາະ ຮ້ອງໄຫ້ຢູ່ ແບບນີ້ ຈົນສຸດທ້າຍແລ້ວກໍມີປາຄໍ່ກັ້ງລອຍອອກມາຈາກກົ້ນສ້າງມາຖາມວ່າ ໂອ້ຍ ນາງເອີຍ ແມ່ນເຈົ້າເປັນຫຍັງເດ ຄືມາຮ້ອງໄຫ້ທຸລົນທຸລາຍແທ້ເດ ເອີຍ ປາຄໍ່ກັ້ງເອີຍ ນ້ອງຄຶດຮອດແມ່ຫຼາຍ ແມ່ຂອງນ້ອງບໍ່ຮູ້ ວ່າໄປໃສ ແລະກໍນ້ອງກໍຄືຊິກັບເຮືອນບໍ່ໄດ້ອີກແລ້ວ ຖ້າຫາກນ້ອງຕັກນ້ຳບໍ່ໄດ້ ອີ່ພໍ່ບອກວ່າ ຄັນຫາກນ້ອງຕັກນ້ຳບໍ່ເຕັມໄຫເຕັມແອ່ງ ອີ່ພໍ່ຊິບໍ່ຮັກນ້ອງນາ ອ້າຍເອີຍ ນາງເອີຍ ອ້າຍຊິຊ່ວຍເຈົ້າເອງ ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງຮ້ ອງໄຫ້ດອກເດີ ເວົ້າແລ້ວປາຄໍ່ກັ້ງກໍກັດຫາງກັດຄີຂອງຕົນເອງ ຕາບຄຸທີ່ມັນໂປດໆຂອງນາງພັນຫັ້ນໃຫ້ ແລ້ວນາງກໍສາມາດຕັກນ້ຳເມືອເຮືອນຫຼາຍລົບຫຼາຍຕ່າວ ຈົນເຕັມອຸເຕັມແອ່ງອີກຄືເກົ່າ ນາງບູ່ເວລາ ເຫັນນາງພັນຕັກນ້ຳເຕັມອຸເຕັມແອ່ງແລ້ວ ແລະກໍໃກ້ເວລາທີ່ອີ່ພໍ່ຊິມາເຮືອນລະ ຟ້າວແລ່ນໄປທາງໜ້າ ຖະແຫຼງແປງວາດວ່າ ເອີ ອີ່ພໍ່ມາແລ້ວ ອີ່ພໍ່ມາແລ້ວ ອີ່ພໍ່ໄດ້ຫຍັງມາຕ້ອນເນາະ ເບິ່ງແມ້ມື້ນີ້ນະ ຂ້ອຍເຮັດ ວຽກຫຼາຍຫຼາຍ ສ່ວນວ່າອີ່ພັນຫັ້ນວ່າ ມີແຕ່ໄປນອນຫຼິ້ນແລ້ວ ເອົ້າ ພໍຜູ້ເປັນພໍ່ໄດ້ຍິນແບບນັ້ນ ກະບໍ່ໄດ້ຊໍ້ໄດ້ຖາມຄວາມເປັນຈິງອີກ ກໍເຊື່ອແຫຼະ ແນວຕົນເອງເອົາຄຸງາມໃຫ້ລູກສາວກົກໄປຕັກນ້ຳເນາະ ແລະ ອີ່ພັ ນຈັ່ງໃດຈັ່ງໃດມັນກໍຕ້ອງຕັກນ້ຳບໍ່ໄດ້ ແລ້ວກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈຄືກັນວ່າ ຜູ້ເປັນພໍ່ຫັ້ນນະມີເຈດຕະນາແບບນັ້ນເພື່ອຫຍັງ ທີ່ເຮັດແນວນັ້ນນະເພື່ອຫຍັງ ມີເຈດຕະນາຫຍັງ ຈົນວ່າມາມື້ໜຶ່ງ ມັນກະອຶດກະຫິວລະເນາະ ຜູ້ເ ປັນພໍ່ຜູ້ດຽວລ້ຽງລູກສອງຄົນ ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ ຫາອາຫານການກິນມາເທົ່າໃດກະບໍ່ພຽງພໍ ຈົນມາຮອດມື້ໜຶ່ງ ຄວາມຈິງກໍກະຈ່າງຂຶ້ນ ທີ່ພໍ່ເຮັດແບບນັ້ນກໍຍ້ອນວ່າ ຢາກຈະພິສູດວ່າລູກຄົນໃດທີ່ຮັກຕົນເອງ ລູກຄົ ນໃດທີ່ມັນດຸມັນໝັ່ນ ລະໂຕເອງຈະລ້ຽງໄວ້ ສ່ວນຜູ້ໃດທີ່ມັນຂີ້ຄ້ານ ມັນບໍ່ເປັນປະໂຫຍດນັ້ນກະຈະປ່ອຍມັນໄປ ລ້ຽງບໍ່ລ່ອນວ່າຊັ້ນຊະ ຊິລ້ຽງລູກຜູ້ດຽວ ຊິຖິ້ມຜູ້ໜຶ່ງ ກໍເລີຍວ່າຕັ້ງຂໍ້ແຂ່ງຂັນແບບນັ້ນຂຶ້ນມາ ດ້ວຍຄວ າມບໍ່ຍຸຕິທຳ ດ້ວຍຄວາມຮັກຫຼັງຊັງບ່ຽງ ເຈດຕະນາແທ້ໆລະແມ່ນຢາກຂັບໄລ່ນາງພັນຫັ້ນໜີຢູ່ແລ້ວ ແພງອີ່ຫຼ້າເດ້ ແພງອີ່ພັນເດ້ເນາະ ບໍ່ຮູ້ວ່າອີ່ພໍ່ບໍ່ແພງ ຮອດມື້ມາ ພໍ່ກະວາງແຜນກັບນາງບູ ຜູ້ເປັນເອື້ອຍ ວ່າມາ ອີ່ພໍ່ເຈັບທ້ອງນະ ອີ່ພໍ່ຊິໄປຂີ້ກ່ອນເດີ້ ສະໄໝຕະກີ້ມັນກະບໍ່ມີຫ້ອງນ້ຳຫ້ອງສ້ວມເດ້ນະ ເວລາໄປຂີ້ນີ້ກະຈະຂຸດຂຸມເອົາ ເອົາສຽມໄປຂຸດຂຸມລະກະຝັງ ມື້ນີ້ອີ່ພໍ່ຊິໄປຂີ້ຢູ່ໄກໆເດີ້ ມື້ນີ້ເຈັບທ້ອງຫຼາຍ ຂີ້ຫຼາຍເທື່ອ ເອື້ ອຍກັບພໍ່ຫັ້ນໄປຂີ້ນຳກັນ ລະກໍບໍ່ໃຫ້ນາງພັນຫັ້ນນຳໄປ ຜູ້ເປັນພໍ່ກັບຜູ້ເປັນເອື້ອຍກໍຖືສຽມຈົກໆນົກໆຍ່າງໄປທົ່ງນາເພິ່ນລະເນາະ ຂຸດຈຶກໆ ຂີ້ແລ້ວ ລະກໍສັ່ງຄວາມກອງຂີ້ໄວ້ ວ່າຄັນຫາກວ່າອີ່ພັນມັນເອີ້ນຫາໃຫ້ ມຶງຂານເດີ້ ສະໄໝແຕ່ກີ້ ຂີ້ກໍເວົ້າໄດ້ເດ້ຜູ້ຟັງ ພໍ່ເພິ່ນກໍຂີ້ແລ້ວລະເນາະ ລະກະຍ່າງໄປ ອີ່ພັນມັນກໍເຫັນ ຄືວ່າມິດແທ້ທັງອີ່ພໍ່ທັງເອື້ອຍ ຄືມິດແທ້ ມັນກໍເລີຍຮ້ອງເນາະ ອີ່ພໍ່ເອີຍ ອີ່ພໍ່ເອີຍ ພໍ່ເອີຍ ພໍ່ເອີຍ ກອງຂີ້ກະຂາ ນຕອບ ກູ້ ນາງພັນກໍຄິດວ່າແມ່ນພໍ່ຍັງຢູ່ ພໍ່ກະກັບເອື້ອຍກໍຍ່າງໄປໄກອີກ ຂີ້ໄກໆອອກໄປອີກ ດົນລະບໍ່ເຫັນກັບມາ ນາງພັນກໍເອີ້ນອີກ ອີ່ພໍ່ເອີຍ ອີ່ພໍ່ເອີຍ ກອງຂີ້ກະຂານ ກູ້ ແບບນັ້ນແຫຼະໄປເລື້ອຍໆ ຈົນວ່ານາງພັນລ າວກໍຮູ້ສຶກແປກເນາະ ໂອ້ຍ ແມ່ນຫຍັງເນາະ ອີ່ພໍ່ຄືຂີ້ຫຼາຍແທ້ ເຈັບທ້ອງບໍ ວ່າຊັ້ນ ລະກໍນຳໄປ ນຳໄປກໍເຫັນແຕ່ກອງຂີ້ລະຂານຕອບ ກູ້ ກູ້ ເອີ້ນຫາບາດໃດ ກອງຂີ້ກໍຂານຕອບ ກູ້ ກູ້ ຢູ່ແບບນັ້ນ ສຸດທ້າຍແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍຮູ້ ວ່າ ເອື້ອຍກັບພໍ່ນັ້ນເອົາຕົນເອງມາປ່ອຍປ່າ ບໍ່ມີພໍ່ ບໍ່ມີເອື້ອຍ ແລະກໍບໍ່ມີແມ່ ນັບຕັ້ງແຕ່ມື້ນັ້ນເປັນຕົ້ນມາ ນາງພັນກໍເລີຍກາຍເປັນເດັກກຳພ້າ ແລະທັງກຳພອຍ ຢູ່ໂຕຄົນດຽວໂດດດ່ຽວ ນິທານອີ່ບູອີ່ພັນຂໍຈົບພຽງ ແຕ່ສ່ຳນີ້ຊະກ່ອນສຳລັບ EP ນີ້ ຕິດຕາມກັນຕໍ່ໄປໃນ EP ໜ້າ ວ່າຊະຕາກຳຂອງເດັກກຳພ້າກຳພອຍ ຈະຊັດເຊພະເນຈອນໄປຮອດໃສ ຊີວິດຂອງລາວຈະໄປພົບພໍ້ຫຍັງແດ່ ຝາກຕິດຕາມຊ່ອງທາງຂອງໝູ່ຕູເຮົາ ໄດ້ທຸ ກໆຊ່ອງທາງຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວກັບມາພົບກັນໃໝ່ EP ໜ້າ ມື້ນີ້ສະບາຍດີ